يىگىرمە ئالتىنچى فېۋرال دوشەنبە كۈنىدىكى بىر سائەتلىك ئاڭلىتىشىمىزنى ئۇيغۇرلارغا مۇناسىۋەتلىك قىسقا خەۋەرلەردىن باشلايمىز. بۈگۈنكى خەۋەرلەرنى رادىيومىز مۇخبىرى ئەركىن تەييارلىغان. ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلدىن باشلاپ ئۇيغۇر مائارىپى سېپىغا قارىتا كەڭ كۆلەمدە تازىلاش ئېلىپ بارغان خىتاي ھۆكۈمىتى ئىچكىرى ئۆلكىلەردىن نۇرغۇن خىتايلارنى يۆتكەپ چىقىپ، تازىلاشتا ئۇيغۇرلاردىن بوش قالغان ئورۇنلارغا كەڭ كۆلەمدە سەپلىگەن ئىدى. خىتاي تاراتقۇلىرىنىڭ ئاشكارىلىشىچە ئۇيغۇر دىيارىنىڭ مائارىپ سېپىغا خىتايلارنى سەپلەش ھەرىكىتى ھازىرمۇ داۋام قىلماقتىكەن. ئىككى مىڭ ئون سەككىزىنچى يىلدىن بېرى خىتاينىڭ شەندۇڭ ئۆلكىسىدىكى بىر ئالىي مەكتەپنىڭ ئۆزىدىنلا نىشانلىق ياردەم بېرىش نامىدا قەشقەرگە ئوقۇتقۇچىلىق ئۈچۈن يۆتكەپ كېلىنگەن خىتاي ئوقۇغۇچىلىرىنىڭ سانى مىڭ سەككىز يۈزدىن ئاشقان. شەندۇڭ مائارىپ تېلېۋىزىيە قانىلىنىڭ ئاشكارىلىشىچە ئىككى مىڭ ئون سەككىزىنچى يىلى سەككىزىنچى ئايدىن باشلاپ شەندۇڭنىڭ زاۋجۇاڭ شەھىرىدىكى زاۋجۇاڭ ئىنستىتۇتىدا ھەر يىلى ئىككى تۈركۈمدە مەكتەپ پۈتتۈرگەن ئىككى يۈز ئوقۇغۇچىنى تۆت نەپەر يېتەكچى ئوقۇتقۇچىنىڭ باشچىلىقىدا قەشقەرگە ئوقۇتقۇچىلىق قىلىش ئۈچۈن يۆتكەپ كېلىنگەن خەۋەرلەردە ئاز دېگەندە ئالتە يىل ئىچىدە بۇ ئىنستىتۇتتىن قەشقەرگە يۆتكەلگەن ئوقۇغۇچىلارنىڭ مىڭ سەككىز يۈزدىن ئاشقانلىقى بۇ كىشىلەرنىڭ قەشقەردىكى ھەر قايسى ئوتتۇرا باشلانغۇچ مەكتەپلەردە ئوقۇتقۇچىلىق قىلىپ ئۆزىنى ۋەتەننىڭ ئەڭ ئېھتىياجلىق جايلىرىغا ئاتىغانلىقى تەكىتلەنمەكتە بىراق شەندۇڭ مائارىپ تېلېۋىزىيە قانىلىنىڭ خەۋىرىدە ئاشكارىلىشىچە قەشقەرگە ئەۋەتىلگەن بۇ كىشىلەرنىڭ ۋەزىپىسى ئوقۇتقۇچىلىق بىلەن چەكلەنمىگەن ئۇلار يەرلىك بالىلارغا خىتاي تىلى، تارىخ ۋە مەدەنىيىتىنى سىڭدۈرۈش بىلەن بىر ۋاقىتتا بەشكە كىرىش پائالىيىتىگە قاتنىشىپ، ئاھالىلار كومىتېتىغا، يېزا- كەنتلەرگە ۋە ھەتتا ئائىلىلەرگىچە كىرمەكتىكەن. خەۋەردە زاۋجۇاڭ ئىنستىتۇتى ئەدەبىيات فاكۇلتېتىنىڭ مۇئاۋىن پارتىيە سېكرېتارى سۆز قىلىپ، بەشكە كىرىشنىڭ مەكتەپ ئىدارە جەمئىيەت ئاھالىلار كومىتېتى، يېزا- كەنت ۋە ئائىلىلەرگە كىرىش ئىكەنلىكى، بۇ كىشىلەرنىڭ بەشكە كىرىش ئارقىلىق يەرلىك ئاھالىلەر ۋە بىر قىسىم ئوقۇتقۇچىلارنىڭ دۆلەت تىلى سەۋىيەسىنى ئۆستۈرۈشكە ياردەم قىلىدىغانلىقىنى ئېيتقان خىتاي ھۆكۈمىتى ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلدىن باشلاپ ئۇيغۇر مائارىپ سېپىنى تازىلاش بىلەن بىر ۋاقىتتا ئۇيغۇر تىلىنىمۇ مائارىپ سېپىدىن سىقىپ چىقارغان ئىدى ئۇيغۇرلارغا ئىرقىي ۋە مەدەنىيەت قىرغىنچىلىقى ئېلىپ بېرىش بىلەن ئەيىبلىنىۋاتقان خىتاي ھۆكۈمىتى گوللاندىيەدە ئۆتكۈزۈلگەن چاغانلىق پائالىيەتتە گوللاندىيەدىكى خىتاي تەشكىلاتلىرى ئارقىلىق ئۇيغۇر مەدەنىيەت سەنئىتىنى سۇيىئىستېمال قىلىپ، ئۆزىنىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى يېپىشقا ئۇرۇنۇش بىلەن ئەيىبلەندى. گوللاندىيەدىكى خىتاي تەشكىلاتلىرىنىڭ يىگىرمە تۆتىنچى فېۋرال ئۆتكۈزگەن چاغانلىق پائالىيىتى، گوللاندىيەدىكى ئۇيغۇرلارنىڭ شىددەتلىك نارازىلىقىغا ئۇچراپ، بىر ئۇيغۇر پائالىيەتچى نەق مەيدانغا بېسىپ كىرگەن. مەلۇم بولۇشىچە، گوللاندىيەدىكى بېيجىڭپەرەس خىتاي ئاممىۋى تەشكىلاتلىرى يىگىرمە تۆتىنچى فېۋرال گوللاندىيەدە ياشايدىغان خىتاي پۇقرالىرىنى خەلقئارا جىنايى ئىشلار سوتى ۋە خەلقئارا ئادالەت سوت مەھكىمىسى تۇرۇشلۇق گاگا، يەنى دەنھاق شەھىرىدە چاغانلىق تەبرىكلەش پائالىيىتىگە ئۇيۇشتۇرغان. خىتاي تەشكىلاتلىرىنىڭ ئىككى خەلقئارالىق سوت مەھكىمىسى ئورۇنلاشقان گاگا، يەنى دەنخاقتىكى چاغانلىق پائالىيەتتە ئۇيغۇر ئۇسسۇلىنى سەھنىگە ئېلىپ چىقىش ئارقىلىق خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلارغا ئىرقىي قىرغىنچىلىق قىلغانلىقىنى رەت قىلىش سىگنالى بەرمەكچى بولغانلىقى قەيت قىلىنماقتا. مەلۇم بولۇشىچە، دەنخاق شەھەرلىك ھۆكۈمەت زالىدا ئۆتكۈزۈلگەن چاغانلىق پائالىيەتتە، نەق مەيدانغا كېلىپ، سەھنىگە يۈگۈرۈپ چىققان گوللاندىيەدە تۇرۇشلۇق ئۇيغۇر پائالىيەتچى ئابدۇراخمان مۇھەممەد سەھنىدە ئىرقىي قىرغىنچىلىق توختىتىلسۇن، شەرقىي تۈركىستان خىتاينىڭ بىر قىسمى ئەمەس دېگەن شوئارلارنى توۋلىغان. ئابدۇراخماننىڭ تۇيۇقسىز ھەرىكىتىدىن پاتىپاراق بولۇپ كەتكەن پائالىيەت تەشكىللىگۈچىلىرى تەرەپ تەرەپتىن كېلىپ ئابدۇراخماننى سەھنىدىن چۈشۈرۈۋەتكەن ھەم پائالىيەت زالىدىن سىرتقا چىقىرىۋەتكەن. تاراتقۇلاردىكى خەۋەرلەردىن مەلۇم بولۇشىچە، ئوخشاش بىر ۋاقىتتا يەنە گوللاندىيەدىكى ئۇيغۇرلار دەنخاق شەھەرلىك ھۆكۈمەت بىناسىنىڭ سىرتىدا نامايىش قىلىپ، خىتاينىڭ ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى توختىتىشنى تەلەپ قىلغان. بۇ خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارنى كەڭ كۆلەملىك تۇتقۇن قىلىپ، لاگېر تۈرمىلەرگە قامىشىدىن بېرى تۇنجى قېتىم چەت ئەلدىكى ئۇيغۇرلارنىڭ چاغانلىق تەبرىكلەش پائالىيەت مەيدانىدا خىتاينىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى توختىتىشنى تەلەپ قىلىش ھەرىكىتىدۇر. بۇ ۋەقە خىتاينىڭ بۇ يىللىق چاغان بايرىمىدا ئۇيغۇرلار ھۆكۈمەت تاراتقۇلىرىنىڭ نۇقتىلىق تەشۋىقات تېمىسى بولۇپ، ئۇيغۇرلارنىڭ چاغاننى كەڭ كۆلەملىك تەبرىكلەۋاتقانلىقى قاتتىق تەشۋىق قىلىنىۋاتقان بىر ۋاقىتتا يۈز بەرگەن. ئىجتىمائىي تاراتقۇلاردىكى خەۋەرلەردە ئابدۇراخماننىڭ خىتايلارنىڭ شىكايىتى بىلەن گوللاندىيە ساقچى پونكىتىغا ئېلىپ بېرىلىپ، بىر سائەتتەك تۇتۇپ تۇرۇلغاندىن كېيىن قويۇپ بېرىلگەنلىكى قەيت قىلىنماقتا. ئىسرائىلىيە خىتاي ۋەكىلىنىڭ ئۆتكەن ھەپتە خەلقئارا ئادالەت سوت مەھكىمىسىدە پەلەستىننىڭ قورال ئىشلىتىش ھوقۇقى بارلىقى بۇنىڭ تېررورلۇق ھېسابلانمايدىغانلىقىنى قورال ئىشلىتىش پەلەستىننىڭ ئۆز تەقدىرىنى ئۆزى بەلگىلەش ھوقۇقىنىڭ بىر پارچىسى ئىكەنلىكىنى قەيت قىلىشىنى قاتتىق تەنقىد قىلغان خىتاي ۋەكىلىنىڭ سۆزى خەلقئارا تاراتقۇلاردا قاتتىق غۇلغۇلا قوزغاپ، بۇنىڭ مەنچىڭ ئىمپېرىيەسى بېسىۋالغان ھازىرقى خىتاي خەلق جۇمھۇرىيىتىدىكى خەلقلەر ئۈچۈن نېمىدىن دېرەك بېرىدىغانلىقى سوئال پەيدا قىلغان ئىدى. ئىسرائىلىيە ۋاقتى گېزىتىنىڭ خەۋەر قىلىشىچە، ئىسرائىلىيە تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقىنىڭ باياناتچىسى لىئور ھايات خىتاي ۋەكىلىنىڭ سۆزىگە ئىجتىمائىي ئالاقە سۇپىسى ئېكىستە ئىنكاس بىلدۈرۈپ، ئۇنىڭ قانۇنلىرى پۇقرالارغا سىستېمىلىق ۋە نىشانلىق ھۇجۇم قىلىشقا، پۇقرالارنى ئادەم قالقىنى ئورنىدا ئىشلىتىشكە يول قويمايدۇ. مانا بۇ خاماس قوراللىق قارشىلىق قىلىش نامىدا سادىر قىلغان ئىككى جىنايەت، دېگەن. خىتاي تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقى خەلقئارا قانۇن ۋە كېلىشىملەر مەھكىمىسىنىڭ باشلىقى ما شىنمىڭ ئۆتكەن ھەپتە گوللاندىيەنىڭ دەنخاگ، يەنى گاگا شەھىرىدىكى خەلقئارا ئادالەت سوت مەھكىمىسىدە پەلەستىنلىكلەرنىڭ چەت ئەلنىڭ باستۇرۇشىغا قوراللىق قارشىلىق كۆرسىتىش ۋە مۇستەقىل دۆلىتىنى قۇرۇشتا قورال ئىشلىتىشكە ھوقۇقلۇق ئىكەنلىكىنى ئېيتقان ئىدى. لېكىن ليور ھاياتنىڭ كۆرسىتىشىچە، خىتاي ۋەكىلىنىڭ سۆزى خاماسنىڭ ئۆتكەن يىل يەتتىنچى ئۆكتەبىر كۈنى ئىسرائىلىيە پۇقرالىرىغا قارىتا قوزغىغان قوراللىق ھۇجۇمىنى قوللاشقا ئېلىپ بېرىشى مۇمكىنكەن. ئىسرائىلىيە ئىسرائىلىيە ئارمىيەسىنىڭ خاماس كونتروللۇقىدىكى غەززە رايونىغا قارىتا كەڭ كۆلەملىك ھەربىي ھەرىكەت باشلىشىنى كەلتۈرۈپ چىقارغان يەتتىنچى ئۆكتەبىردىكى ھۇجۇمدا ئاز دېگەندە بىر مىڭ ئۈچ يۈز نەپەر ئىسرائىلىيە پۇقراسى ئۆلتۈرۈلگەنلىكىنى قەيت قىلماقتا. ھالبۇكى، ئەل جەزىرەنىڭ يىگىرمە ئالتىنچى فېۋرال بەرگەن خەۋىرىدە يەتتىنچى ئۆكتەبىردىن ھازىرغىچە غەززادە يىگىرمە توققۇز مىڭدىن ئارتۇق پەلەستىنلىكنىڭ ئۆلتۈرۈلگەنلىكىنى ئىلگىرى سۈرگەن. ئىسرائىلىيە ۋاقتى گېزىتىنىڭ ئېيتىشىچە، ليور ھايات خىتاي ئۆزىدىن ئۇنىڭ قانۇن مەسلىھەتچىسىنىڭ خەلقئارا ئادالەت سوت مەھكىمىسىدە قىلغان سۆزلىرىنى تېررورلۇق تەشكىلاتى خاماسنىڭ نېمە ئۈچۈن بۇنچىلىك تېز قارشى ئالغانلىقىنى سورىشى كېرەك دېگەن.
ئۇيغۇر دىيارىنىڭ ئاقچى ناھىيەسىدە يىگىرمە بەشىنچى فېۋرال كۈنى سائەت ئون ئىككىدىن ئون تۆت مىنۇت ئۆتكەندە يەنە يەر تەۋرىگەن. خىتاي تاراتقۇلىرىنىڭ بەرگەن خەۋەرلىرىدە قەيت قىلىنىشىچە، بۇ قېتىملىق يەر تەۋرەشنىڭ تەۋرەش كۈچىنىڭ بەشتە سەككىز بال ئىكەنلىكى قەيت قىلىنماقتا. خەۋەرلەردە بۇ قېتىملىق يەر تەۋرەشنىڭ ئاقچى ناھىيەسىدىكى كونكرېت قايسى جايدا يۈز بەرگەنلىكى تىلغا ئېلىنمىغان. لېكىن يەر تەۋرەش ئورنىنىڭ پەقەت شىمالىي پاراللېل قىرىق بىردە ئون بەش گىرادۇس، شەرقىي مېرىدىئان يەتمىش سەككىزدە قىرىق بىر گىرادۇسقا توغرا كېلىدىغانلىقى بىلدۈرۈلگەن. مەلۇم بولۇشىچە، يەر تەۋرەش مەركىزى ناھىيە بازىرىغا يىگىرمە تۆت كىلومېتىر، ئۇچتۇرپان ناھىيەسىگە ئاتمىش سەككىز كىلومېتىر كېلىدىكەن.

ئەڭ كۈچلۈك يەر تەۋرەشلەرنىڭ بىرى ھېسابلىنىدۇ. خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇر دىيارىدا يۈز بەرگەن تەبىئىي ئاپەتلەرگە دائىر ئۇچۇرلارنىمۇ قاتتىق كونترول قىلىدىغانلىقى ھەممىگە مەلۇم. خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇچتۇرپاندىكى ئۆتكەن قېتىملىق يەر تەۋرەشكە ئائىت ئۇچۇرلارنىمۇ قاتتىق كونترول قىلىپ، ئىجتىمائىي تاراتقۇلارغا يەر تەۋرەشكە دائىر ئۇچۇرلارنى يوللىغان كىشىلەرنى تۇتقۇن قىلىپ، توردا ئۆسەك سۆز تارقىتىش بىلەن ئەيىبلەپ جازالىغان. ئۇچتۇرپاندىكى يەر تەۋرەشنىڭ تەپسىلاتىدىن خەۋەردار كىشىلەر ئۇچتۇرپانغا قاراشلىق يامانسۇ يېزىسىنىڭ يەر تەۋرەشتە قاتتىق بۇزغۇنچىلىققا ئۇچرىغانلىقىنى ئىلگىرى سۈرگەن بولسىمۇ، لېكىن خىتاي ھۆكۈمەت تاراتقۇلىرىنىڭ خەۋەرلىرىدە يەر تەۋرەشتە كېلىپ چىققان زىيان ۋە بۇزغۇنچىلىققا ئائىت خەۋەرلەر بېرىلمىگەن. پەقەت خىتاي دائىرىلىرىنىڭ جىددىي قۇتقۇزۇش ئېلىپ بېرىۋاتقانلىقىغا دائىر خەۋەرلەرنى كەڭ تارقاتقان ئىدى. خىتاي خەۋەرلىرى تورىنىڭ بىلدۈرۈشىچە، ئاقچى ناھىيەلىك پارتكومنىڭ تەشۋىقات بۆلۈمىدىكى خادىملار ئاقچى ناھىيەسىدىكى يەر تەۋرەشنىڭ بۇزغۇنچىلىق ئەھۋالى، يەر تەۋرەشتە ئادەم يارىلىنىش ۋە مال-مۈلۈكنىڭ زىيانغا ئۇچراش ئەھۋالىغا دائىر دوكلاتنى تېخى تاپشۇرۇپ ئالمىغانلىقى، كونكرېت ئەھۋالنىڭ ئىلگىرىلەپ سۈرۈشتۈرۈلىدىغانلىقىنى ئېيتقان.
ئامېرىكا، ياۋروپا ئىتتىپاقى ۋە ياپونىيەنىڭ تەمىنلەش زەنجىرىنى كۆپ خىللاشتۇرۇپ، خىتايغا تايىنىشنى ئازايتىش تىرىشچانلىقىدا زور ئۇتۇقلارغا ئېرىشكەنلىكى ۋە بۇنىڭ داۋاملىشىۋاتقانلىقى قەيت قىلىنماقتا. فوربس ژۇرنىلى يىگىرمە تۆتىنچى فېۋرال ئېلان قىلغان بىر ماقالىسىدە كۆرسىتىشىچە، يېڭى سانلىق مەلۇماتلار دۇنيادىكى يۇقارقى چوڭ بازارلارنىڭ خىتاي بىلەن بولغان سودىسىنى كۆرۈنەرلىك ئازايتقانلىقىنى كۆرسەتمەكتە ئىكەن. خەۋەردە خىتاي شىركەتلىرىنىڭ ئۈچىنچى دۆلەتكە يۆتكىلىپ مەھسۇلاتلىرىنى بۇ دۆلەتلەر ئارقىلىق ئېكسپورت قىلىۋاتقانلىقى بۇ جەھەتتىكى سانلىق مەلۇماتلار بىر ئاز كۆپتۈرۈلگەندەك قىلسىمۇ ئەمما خىتايغا تايىنىشنى ئازايتىشنىڭ ئۇتۇقلۇق داۋام قىلىۋاتقانلىقىنىڭ بىر رېئاللىق ئىكەنلىكى بىلدۈرۈلگەن فوربس ژۇرنىلىنىڭ قەيت قىلىشىچە بۇ سانلىق مەلۇماتلىرىدىكى ئەڭ دىققەت قوزغايدىغان نۇقتا خىتاينىڭ ئامېرىكىغا ئەڭ كۆپ مەھسۇلات ئېكسپورت قىلىدىغان دۆلەت بولۇشتىن قېلىپ ئۇنىڭ ئورنىنى مېكسىكىنىڭ ئىگەللىشى بولغان ئامېرىكا باشچىلىقىدىكى غەربنىڭ خىتاي بىلەن بولغان گېئوستراتېگىيە تېخنىكا سودا مەسىلىلىرىدىكى ئىختىلاپلىرى ئۇيغۇر خوڭكوڭ مەسىلىلىرىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان كىشىلىك ھوقۇق ۋە تەيۋەن مەسىلىلىرىدىكى ئىختىلاپى خىتاينىڭ خەلقئارا تەرتىپكە ئاشكارا خىرىس قىلىشى شۇنداقلا تەمىنلەش زەنجىرىدىكى مونوپوللۇق ئورنىنى كوزۇر قىلىپ ئىشلىتىشى غەربنىڭ خىتايغا تايىنىشنى ئازايتىشنى تېزلەتكەن فوربس ژۇرنىلىنىڭ ئېيتىشىچە بۇ خىل ئۆزگىرىشنى ئامېرىكىلىقلارنىڭ ئىمپورت قىلىشتا باشقا دۆلەتلەرگە بولۇپمۇ مېكسىكا ۋيېتنام ھىندىستان قاتارلىق دۆلەتلەرگە يۆنىلىشى پەيدا قىلماقتا ئىكەن ماقالىدە يەنە خىتاي تاموژنا دائىرىلىرىنىڭ سانلىق مەلۇماتلىرىدىن نەقىل كەلتۈرۈلۈپ ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىل ئون بىرىنچى ئايغىچە ئامېرىكىنىڭ خىتايدىن يانفون ئىمپورت قىلىشى ئون پىرسەنت خاتىرە كومپيۇتېرىنىڭ ئوتتۇز پىرسەنت ئازايغانلىقى بىلدۈرۈلگەن فوربس ژۇرنىلىنىڭ قەيت قىلىشىچە، ياۋروپا بازىرىنىڭ بۇ جەھەتتىكى سانلىق مەلۇماتى تولۇق بولمىسىمۇ، ئەمما دەسلەپكى سانلىق مەلۇماتلار ئۆتكەن يىل گېرمانىيەنىڭ خىتايدىن مەھسۇلات ئىمپورت قىلىشى ئون ئۈچ پىرسەنت ئازايغانلىقى، ئامېرىكىنىڭ گېرمانىيەگە مەھسۇلات ئېكسپورت قىلىشتا خىتايدىن ئېشىپ كەتكەن بولۇشى مۇمكىنلىكىنى كۆرسەتمەكتىكەن.
ئاڭلاۋاتقىنىڭىز ئۇيغۇر تىلىدىكى ئەركىن ئاخبارات مۇنبىرى، ئەركىن ئاسىيا رادىيوسى. ئەركىن ئاسىيا رادىيوسىنىڭ يىگىرمە ئالتىنچى فېۋرال دوشەنبە كۈنىدىكى ئۇيغۇرچە ئاڭلىتىشى داۋاملاشماقتا. مەن بۈگۈنكى پروگرامما رىياسەتچىسى مېھرىبان. يۇقىرىدا قىسقا خەۋەرلەرنى ئاڭلىدىڭلار. تۆۋەندە ۋەقە ۋە مۇلاھىزە سەھىپىسى بويىچە ئاڭلىتىشىمىزنى باشلايمىز. بۈگۈن بۇنىڭدا رادىيومىز مۇخبىرلىرى ۋە ئىختىيارىي مۇخبىرلىرىمىزنىڭ تەييارلىشىدا ئۇيغۇرلار ۋەزىيىتى ۋە خەلقئارا ئېقىم مەسىلىلىرىگە دائىر

ئاتۇشنىڭ ئۈستۈن ئاتۇش يېزىسى قايراق كەنتىدىكى مەھەللە مەسچىتىدە ئوتتۇز يىلچە ئىمامەتچىلىك قىلغان ۋە ئۆمرىنى دىنىي ئىلىم بويىچە بالا تەربىيەلەشكە ئاتىغان ئابىدىن داموللام ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلى ئالتىنچى ئايدا تۇتقۇن قىلىنغان. ئۇ جازا مۇددىتى ئۆتەۋاتقان ئاتۇشتىكى ئاغۇ تۈرمىسىدە ئىككىنچى ئاينىڭ بەشىنچى كۈنى جان ئۈزگەن. تۈرمە دائىرىلىرى مەرھۇمنىڭ مېيىتىنى ئىككى كۈن مۇزلىتىپ قويغاندىن كېيىن، ئاتۇش شەھەرلىك ساقچى ئىدارىسىغا تاپشۇرۇپ بەرگەن. ساقچى ئىدارىسى مېيىتنى ئائىلىسىگە بەرمەستىنلا مەلۇم بىر زاراتگاھلىققا دەپنە قىلىۋەتكەن. تۆۋەندە مۇخبىرىمىز شۆھرەت ھوشۇرنىڭ بۇ ھەقتە تەييارلىغان پروگراممىسى دىققىتىڭلاردا بولىدۇ.
ئامېرىكىدا ياشاۋاتقان مارىيە مۇھەممەد خانىمنىڭ ئۆتكەن ھەپتە فەيسبۇك ھېسابىدا خەۋەر قىلىشىچە، ئۇنىڭ ئاتۇشتا جازا ئۆتەۋاتقان توقسان ئالتە ياشلىق چوڭ دادىسى ئابىدىن داموللام مۇشۇ ئاينىڭ بەشىنچى كۈنى تۈرمىدە جان ئۈزگەن ۋە مېيىتى ئائىلىسىگە قايتۇرۇلمىغان. بىز بۇ ئۇچۇرنىڭ توغرا خاتالىقىنى ئايدىڭلاشتۇرۇش ئۈچۈن ئاتۇشتىكى ئالاقىدار ساقچى ئورگانلىرىغا تېلېفون قىلدۇق.

تېلېفونىمىزنى قوبۇل قىلغان قىزىلسۇ قىرغىز ئاپتونوم ئوبلاستلىق ئەدلىيە ئىدارىسى خادىمى تۈرمىگە تاشلانغان دىنىي زاتلار ئارىسىدا ئابىدىن داموللام ئىسىملىك بىرسى بارلىقىنى تىلغا ئېلىش بىلەن بىرلىكتە،

چوڭ دادىمىزنىڭكى بۇ ھاجىم دادىمىز ئاشۇ قايراق كەنتنىڭكى بىر مەسچىتتە ئوتتۇز يىل شۇ يەردە ئىمام بولۇپ بالا تەربىيىلىگەن بىر خىتاينىڭ ئاتالمىش مەدەنىيەت زور ئىنقىلابى دەۋرىدە ئېغىر دەرىجىدە كۈرەشكە تارتىلغان ئابىدىن داموللا كېيىنكى يىللاردا يەنە بىر قېتىم قاماققا ئېلىنىپ بىر مەزگىل رىيازەت چەككەن ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلى بەشىنچى ئايدا يەنى سەكسەن توققۇز يېشىدا تۇتقۇن قىلىنىپ ئىز دېرەكسىز غايىب قىلىنغان. مانا ئابىدىن داموللا دادىمىزنى ئىككى مىڭ ئون يەتتە بەشىنچى ئاي تۇتۇپ ئەكەتكەن پېتى مانا تا بۈگۈنگە قەدەر ئاشۇ ئاغۇدا چوڭ سىياسىي جىنايەتچىلەرنى ئاغۇدا بىر چوڭ تۈرمە باركەن ئاشۇيەردە قويىدىكەن بىزنىڭ جىقلار ئاشۇيەردە ئاندىن بۇ چوڭ دادىمىز ئاشۇ تۈگەپ كېتىپتۇ مېيىتىنى بەرمەپتۇ تېلېفونىمىزنى قوبۇل قىلغان ئاتۇش شەھەرلىك ساقچى ئىدارىسىدىكى بىر خادىم ئابىدىن داموللامنىڭ تۈرمىدە جان ئۈزگەنلىكى، تۈرمە دائىرىلىرىنىڭ مېيىتنى ئىككى كۈن توڭلىتىپ ساقلىغاندىن كېيىن شەھەرلىك ساقچى ئىدارىسىغا تاپشۇرۇپ بەرگەنلىكى، ساقچى ئىدارىسىنىڭ بولسا مېيىتنى ئائىلىسىگە تاپشۇرماستىنلا دەپنە قىلىۋەتكەنلىكىنى تىلغا ئالدى. مۇشۇ ئۈستۈن ئاتۇشتا مۇشۇ ئابىدىن داموللام دەپ بىر

جايلاشقان ئاغۇ يېزىلىق ساقچىخانا خادىمى ئابىدىن داموللامنىڭ مېيىتىنىڭ ئائىلىسىگە قايتۇرۇلمىغانلىقىنى تەكىتلەش بىلەن بىرلىكتە ئۇنىڭ ئاتۇشتىكى ئاغۇ تۈرمىسىدە جان ئۈزگەنلىكىنى دەلىللىدى. بۇ ئابىدىن داموللامنىڭ بۇ ئۆلۈم سەۋەبى نېمە بولدى؟ بۇ نېمە سەۋەبتىن تۈگىگەن بولدى؟
ئۇنى مەن تازا ئېنىق بىلىپ كەتمەيدىكەنمەن، سىزگە بولسا مۇشۇ بىزنىڭ ئاغۇ ساقچىخانىنىڭ قوشۇمچە مۇئاۋىن باشلىقىنىڭ نومۇرىنى دەپ بەرسەم، سىز شۇنىڭغا تېلېفون قىلىپ سوراپ باقامسىز؟
ھە، بولدى دەڭ. غالىپ جان. دىنىي زاتلار جازا ئۆتەۋاتقان تۈرمە قايسى؟ مۇشۇ مەشھۇرراق دىنىي زاتلار. ياق، ياق جۇمۇ، ئۇنى ئۇندا، ئۇندا ئاغرىمايدۇ. بۇرنىدىن تارتما.
بۇ، شۇ ئابىدىن داموللام جان ئۈزگەن تۈرمە شۇ، قايسى تۈرمە شۇ؟ بۇ ئاتۇش شەھەر ئىچىدىكىمۇ يا ئۈرۈمچىدىكىمۇ؟

سىلەرگە ئۇقتۇردىمۇ ئاغۇنىڭ ساقچىلىرىغا تۈرمىدىكىلەر. ياق ئەمدى قويمىدۇق ئەمدى جەسەت مۇشۇنداق كېسەل سەۋەبىدىن تۈگەپ كەتتى دېدى. بۇ ئاخىرقى مەزگىللەردە دۇچ كەلگەن سالامەتلىك ئەھۋالىدا قانداق كېسەللىكلەر بايقالدى.
مۇرات جان خاپا بولماڭ سىز سورىغان سوئال سەل قىممەتسىز خىزمەتتىن سەل چەتنەپ كېتىپ قالدى بولسا مەن سىزگە نومۇرنى دەپ بەرگەن ئىدىم تېلېفون قىلسىڭىز بولامدۇ. ئۇنىڭ جاۋابىدىن بىئارام بولغان مەزكۇر ساقچىخانىنىڭ سىياسىي يېتەكچىسى تېلېفوننى قولىغا ئېلىپ بۇ تەپسىلاتلارنىڭ مەخپىيەتلىكىنى تەكىتلىدى ۋە بۇ ھەقتىكى تېلېفون زىيارەتلىرىگە جاۋاب بېرەلمەيدىغانلىقىنى بايان قىلدى. بۇ ئاڭلىساق شۇ نېمىدىن سىلىگە بېرىلگەندىكىن، بۇ تۈرمىنىڭ ساقچىغا بەرگەندىكىن، ساقچىنىڭ ئائىلىسىگە بەرمەي، ئۇدۇل يەرلىكىگە قويۇۋەتتى دېگەن گەپ بارغۇ، توغرىمۇ شۇ؟ ھىم. بۇ جەسىتى نېمە ئۈچۈن ئائىلىسىگە بېرىلمەيدۇ؟ بۇ يەردە بىر زەخمى بولغانلىقى ئۈچۈنمۇ بەدەندە؟ ياكى بۇ بىر جامائەت ئىچىدە تەسىرى چوڭ بولغانلىقى ئۈچۈنمۇ؟ زادى نېمە ئۈچۈن بېرىلمەيدۇ؟ ئائىلىسىگە بېرىلمەسلىكى سەۋەب نېمە؟ ۋەي.
ھە، قانداق ئەھۋالىڭىز ياخشىمۇ؟ جۇمۇ. سىز جىداۋيۈەن بولىسىز، شۇنداقمۇ؟ مانا سىياسىي يېتەكچىسى، مۇشۇ ساقچىخانىنىڭ. ھە. بۇ ئابىدىن داموللامنىڭ بۇ پەرزەنتلىرى، بۇ ئائىلە تاۋابىئاتلىرى ئۇ جەسەتنى قايتۇرۇپ بېرىشنى سىلەردىن تەلەپ قىلمىدىمۇ؟
بىز ھازىر سىزنىڭ ھېچقانداق سوئالىڭىزغا جاۋاب بېرەلمەيمىز دەڭە. شۇ ھازىر شۇ سىز دېگەندەك ئۆزىڭىزنىڭكى راشىڭىز، كىملىكىڭىز، خىزمەت كىنىشكىڭىز، ئاشۇ راستى ئاشۇ ئاش، ھەر قانداق ئىسپات ماتېرىيالىڭىز كۆرمىگەن ئاساستا بىز سىزگە ھېچقانداق جاۋاب بېرەلمەيمىز.

ئامېرىكىنىڭ ۋىرجىنىيە شتاتىدىكى مېھرىبان ئانا ئۇيغۇر ئانا تىل مەكتىپى ئاتا- ئانىلار ۋە بالىلارنىڭ ۋاقتىنى كۆزدە تۇتۇپ، يىگىرمە بەشىنچى فېۋرال يەكشەنبە كۈنى دۇنيا ئانا تىل كۈنى مۇناسىۋىتى بىلەن مەخسۇس پائالىيەت ئۇيۇشتۇرغان. مەزكۇر مەكتەپنىڭ مەكتەپ مۇدىرى سۈرەييە ئابلىمىت خانىم رادىيومىزنىڭ مەخسۇس زىيارىتىنى قوبۇل قىلىپ، بالىلارنىڭ پائالىيەتتىكى كۆرسەتكەن سەرخىل نومۇرلىرىنىڭ سىستېمىلاشقان مەكتەپ تەربىيەسى بىلەن بىرلىكتە، ئاتا- ئانىلارنىڭ بالىلىرىنى ئۇيغۇر كىملىكى بىلەن چوڭ قىلىشتا كۆرسەتكەن ئىرادىسىنىڭ نەتىجىسى ئىكەنلىكىنى بىلدۈردى. تۆۋەندە مۇخبىرىمىز نۇرىماننىڭ بۇ ھەقتە ئىشلىگەن مەخسۇس پروگراممىسى دىققىتىڭلاردا بولىدۇ.

بۇ پائالىيەتنى كۆرگىلى كەلگەن ئۇيغۇر جامائىتىمۇ ئۇچىسىغا ئەتلەس ۋە كانۋاي كۆينەكلىرىنى بېشىغا دوپپىلىرىنى كىيىۋېلىشقان ئىدى قاتناشقۇچىلارنىڭ ئارىسىدا يەنە ئۇيغۇرلارنىڭ مەدەنىيىتىگە قىزىقىدىغان يەرلىك باشقا مىللەت كىشىلىرىمۇ بار ئىدى پائالىيەت باشتىن ئاخىرى ناھايتى قىزغىن كەيپىياتتا ئۆتتى ئانا تىل مەكتىپىنىڭ ئوقۇغۇچىلىرى ئۇيغۇر تىلىدا شېئىر دېكلاماتسىيە قىلدى پائالىيەت جەريانىدا بالىلارنىڭ ئۇيغۇرلار قانداق بىر مىللەت دېگەن سوئالغا ئايرىم ئايرىم ھالدا ئۇيغۇرلار كېلىشكەن چىرايلىق ئەپۇچان مېھماندوست بىر مىللەت دېگەندەك جاۋابلىرى ھەممەيلەننى سۆيۈندۈردى

ئۇلار يازمىلىرىدا يەنە ئۇيغۇر تىلىنى ساقلاپ قېلىش ۋە راۋاجلاندۇرۇشتا ئىزچىللىقنىڭ ئىنتايىن مۇھىملىقىنى تەكىتلەشكەن مېھرىبان ئانا ئۇيغۇر ئانا تىل مەكتىپى ئېلى ۋايسېل ئىنسانىي ياردەم فوندىنىڭ بۇ يىللىق ياردىمىگە ئېرىشكەن ئورگانلارنىڭ بىرى ئۇلارنىڭ ئۇيغۇر تىلى تارىخى ۋە مەدەنىيىتىنى ساقلاش ھەم قوغداشتا كۆرسەتكەن تىرىشچانلىقلىرى ئۈچۈن مەزكۇر فوند مەخسۇس ياردەم مەبلىغى ئاجراتقان بىز بۇ مۇناسىۋەت بىلەن مېھرىبان ئانا ئۇيغۇر ئانا تىل مەكتىپىنىڭ مۇدىرى سۈرەييا ئابلىمىت خانىمنى بۈگۈنكى سۆھبەت پروگراممىمىزغا تەكلىپ قىلدۇق سۈرەييا خانىم ئانا تىل مەكتىپىنىڭ قۇرۇلۇش جەريانى نۆۋەتتىكى ئەھۋالى ۋە بۇنىڭدىن كېيىنكى پىلانلىرىنى بىز بىلەن ئورتاقلاشتى سۆھبىتىمىزنىڭ تەپسىلاتىغا قىزىقساڭلار دىققىتىڭلار تۆۋەندىكى سۆھبىتىمىزدە بولسۇن ئەسسالامۇئەلەيكۇم سۈرەييا خانىم تۈنۈگۈنكى پائالىيىتىڭلار ھەقىقەتەن بەك ياخشى بولدى رادىئو ئاڭلىغۇچىلىرىمىزغا مۇشۇ ھەقتە بىر توختىلىپ بەرگەن بولسىڭىز قىغىنىمىز بىرىنچى ۋەتەنپەرۋەرلىك ئۇيغۇرلۇق ئۇنىڭدىن كېيىن ئەجدادىمىزدىن قېلىپ قالغان مىراسلارنى بالىلارغا ئۆگىتىش تارىخىمىزنى ئۆگىتىش ناخشا ئارقىلىق شېئىر ئارقىلىق ئېپىزود ئارقىلىق نۇتۇق ناخشا مۇزىكا ئۇسسۇللار ئارقىلىق پۈتۈنلەي ۋەتىنىمىز قانداقتى؟ ئۇيغۇر مىللىتى قانداقتى؟ ئۇيغۇر مىللىتىنىڭ ئەجدادلىرىدىن بىزگە نېمىلەر مىراس قالغان؟ قانداق نەرسىلەرنى بىز ھازىر تۇتۇپ قېلىشىمىز كېرەك دېگەن نۇقتىنى تۇتۇش قىلغان ئاساستا بالىلىرىمىزنى سەھنىگە چىقاردۇق. بۇ مەكتىپىڭلارنىڭ قۇرۇلۇش تارىخىنى بىر قىسقىچە ئېيتىپ بېرەمسىز؟
ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلى بىرىنچى ئاينىڭ يىگىرمە تۆتى. رەسمىي ئىككى ئوقۇتقۇچى ئالدىم. ئۆزەم بار، قىزىم ئەدمىنىسترەيشىن ئىشلىرىنى قىلىدۇ، ئۇندىن كېيىن ۋەب سايىت قۇردۇق، شۇنداق بىلەن ئىش باشلىغان. مەكتىپىمىز مانا شۇ ۋاقىتتىن تارتىپ ھازىرغىچە مانا يەتتە يىل بولدى داۋاملىشىۋاتىدۇ. ھازىر مەكتىپىڭلاردا قانداق دەرسلەر ئۆتۈلىدۇ؟
ئانا تىل ئوقۇتقۇچىمىزدىن جەمئىي ئالتە ئوقۇتقۇچى بار. ئۇلار مەخسۇس ئىككى سائەت ئانا تىل دەرسى بېرىدۇ. ئۇنىڭدىن باشقا بىزنىڭكى دىنىي سىنىپ بار، ئۇنىڭ ئوقۇتقۇچىسى ئايرىم. ئۇنىڭدىن باشقا ئۇسسۇل سىنىپى بار، ئۇنىڭ سىنىپ ئوقۇتقۇچىسى ئايرىم، ئۇنىڭدىن كېيىن دۇتار سىنىپى بار، ئۇ بار، ئۇنىڭدىن كېيىن رەسىم بار، يەنە بىرسى ئەڭ ئاساسلىق بىزنىڭ فوتبول كاماندىمىز بار. شۇ بۇ فوتبول كاماندىسى بىلەن بىزنىڭ جەمئىي توققۇز ئوقۇتقۇچى، بەزىدە ئون بولۇپ قالىدۇ بۇ يەرگە، بەزىدە يۈز، يۈز يىگىرمە بولۇپ قالىدۇ بالىلار، بەزى مەۋسۇملاردا بالىلار ئازلاپ قالىدۇ، يەتمىش، سەكسەنگە چۈشۈپ قالىدۇ، ھازىر يەتمىش. بەشتەك ئوقۇغۇچىمىز بار. ئۇنىڭدىن باشقا ئەڭ مۇھىم نەرسە بىز بۇلتۇر ئېلى ۋىسېلنىڭكى مۇكاپات پۇلىنى ئالغاندىن كېيىن بىز مۇشۇ ئوتتۇرا مەكتەپ ھەم تولۇق ئوتتۇرا مەكتەپنىڭ بالىلىرى ئۈچۈن مەخسۇس ھەر ئايلىق بىر ئۇيغۇر تارىخى دەرسىنى ئاچتۇق. بۇ ناھايىتى ئالقىشقا ئېرىشىۋاتىدۇ. ھازىر باشلانغۇچ مەكتەپنىڭ ئاخىرقى ئالتىنچى سىنىپتىكى بالىلىرىمۇ قاتنىشىۋاتىدۇ. ھەتتا چوڭلارمۇ قاتنىشىۋاتىدۇ.
مەكتىپىڭلار خېلى سىستېمىلىشىپ قاپتۇ ھە. قۇرۇلمىسىنى بىر چۈشەندۈرۈپ بېرەمسىز.
مەكتىپىمىزنىڭ قۇرۇلمىسىدا ئەندى مۇدىر ھازىرچە ئۆزەم بوۋاتىمەن ئوپرېشن مېنېجېر دەيمىز ئەندى مۇشۇ پۈتۈن ئىشلارنىڭ ئۇنى باشقۇرىدىغان ۋېب سايتلارنى باشقۇرىدىغان ئادەملەرنىڭ كېلىپ كېتىشنى تىزىملايدىغان ئىقتىسادنى ئازراقتىن ئاتا-ئانىلاردىن ئوقۇش پۇلى ئالىمىز شۇلارنى باشقۇرىدىغانغا مېنىڭ قىزىم ئىرادە مەسئۇل بوغان ئۇنى ئوپرېشن مېنېجېر دەيمىز دەرس پىلانلىرىنى تۈزۈش مۇشۇ پائالىيەتلەرنىڭ تىزىملىكىنى ئېلىش، ئۇلارنى تۈزۈش قاتارلىقتا بۇنىڭدا ئىلمىي مۇدىر مۇشۇ روشەن خەمىت دېگەن مۇئەللىمىم ھەم دەرس ئۆتىدۇ، ھەم مۇشۇ ئىلمىي مۇدىرلىقنى قوشۇمچە ئېلىپ بارىدۇ. ئۇنىڭدىن باشقا يېقىندا بىزنىڭكى بۇ مەكتەپكە كېتىدىغان ماتېرىياللىرىمىز ناھايىتى جىقلاپ كەتتى. قىزلارنىڭ ئۈچ سىنىپنىڭكى ئۈچ خىل كىيىم كېچىكى بار ھەر بىر پائالىيەتتە ئاچىقىدىغان مۇزىكىلاردىن تارتىپ كىيىم كېچەكلەردىن تارتىپ باشلىرىغا دوپپىلىرىدىن تارتىپ بۇ كىيىملەرنى ساقلايدىغان ھازىر يېڭىدىن بىر خوجىلىق بۆلۈم قىلىپ ئۇنىڭغا بىر ئادەمنى قويدۇم شۇنداق قىلىپ مەكتەپ ھازىر مۇشۇ ئون ئوقۇتقۇچى ھەم خىزمەتچىدىن تەركىب تاپىدۇ. سىلەرنىڭ مەكتىپىڭلارنىڭ بۇنچە مۇۋەپپەقىيەتلىك بولۇشىدا يەنە قانداق ئامىللار بار دەپ قارايسىز؟
بىزنىڭ ھازىر مەكتىپىمىزدە PTA دەپ بىر گۇرۇپپىمىز بار، بۇ ئاتا ئانىلاردىن قۇرۇلغان بىر ئۇيۇشما. بۇ ئۇيۇشما بىزنىڭ مۇشۇ مەكتەپنىڭكى ھەر يەكشەنبە كۈنى بالىلارنىڭ كېلىپ كېتىشىگە مەسئۇل بولىدىغان، تىزىملىتىپ ئەكىرىدىغان، تىزىملىتىپ چىقىرىدىغان ھەم بىزنىڭكى مىشەدە بالىلارنىڭكى ئىشلىرىنىڭ ساغلام، ياخشى بىر ئىش چىقمايدىغان قىلىش ئۈچۈن شۇنىڭغا سېكيۇرىتى، يەنى بىزنىڭ سېكيۇرىتى سىستېمىمىز بار. شۇنىڭدا مۇشۇ ئاتا- ئانىلار ئۇيۇشمىسى پۈتۈنلەي خىزمەت قىلىدۇ. ئۇنىڭدىن باشقا ئۇلارنىڭكى يەنە مۇشۇ پائالىيەتلەردە ئورۇنلاشتۇرغان مەكتەپ يېتىشەلمىگەن قوشۇمچە پائالىيەتلەرنى قىلىدۇ، مەسىلەنگە بالىلارغا ھەر يىلى ئىككى قېتىم كىنو كېچىلىكى قىلىپ بېرىدۇ ئۇلارغا. ئۇسسۇلۇق يېمەك-ئىچمەكلەرنى بېرىپ، كىنولارنى تاللاپ قويۇپ، ئۇيغۇرچە كىنولارنى قويۇپ بېرىدۇ. ئىككى قېتىم دالا سەيلىسى قىلىدۇ. شۇنىڭغا مۇشۇ پىتىئاي مەسئۇل بولىدۇ. ئۇنىڭدىن باشقا ھەر يەكشەنبە كۈنى بىزنىڭ مەكتىپىمىزگە مۇشۇ لاگېر شاھىتى تۇرسۇنئاي، ئاندىن كېيىن خۇرشىدە ئاپاي قاتارلىق ئاياللار كېلىپ، ئۆزلىرى بالىلارغا چۈشلۈك تاماق تەمىنلەيدۇ. چۈنكى بىزنىڭ دەرسىمىز ئەتىگەن سائەت. ئون بىردە باشلانسا كەچ سائەت بەشكىچە تۈگىمەيدۇ. شۇ ئارىلىقتا سىنىپتىكى بالىلار ئوقۇپ سائەت بىر بولغاندا قورساقلىرى ئاچقاندا ئۇلار شۇ يېمەكلىكلەردىن ئۆزلىرىنىڭ پۇلىغا قاتار تىزىمدا تىزىلىپ تۇرۇپ ئېلىپ قورسىقىنى تويغۇزىدۇ ئۇسسۇلۇقىنى ئىچىدۇ.
سىلەرنىڭ بۇنىڭدىن كېيىنكى پىلانىڭلار نېمە؟
بىزنىڭ كەلگۈسى پىلانىمىز ھازىر بۇ مەكتەپكە ماڭدۇرۇش ئۈچۈن ئەڭ ئاز دېگەندە چوقۇم بەش ئادەم بولۇشى كېرەك. مەسىلەن، مۇدىر بولسام، مۇدىرنىڭ يېنىدا مۇئاۋىن مۇدىر بولۇشى كېرەك، ئىلمىي مۇدىرغا مائاشلىق بولۇشى كېرەك، ئوقۇغۇچىلارنى باشقۇرىدىغان بىر خادىم كېرەك، پۈتۈن مەكتەپنىڭكى ئوپېرەيشىن قىلىدىغانغا يەنە ئادەم كېرەك، ۋېب سايتىمىزغا ئادەم كېرەك. شۇنداق بىر سىستېمىنى قۇرۇپ مۇستەھكەم قىلىپ. چىقماقچى، ئۇنىڭدىن باشقا ئۇيغۇر تىلى ئوقۇپ پۈتەگەنلەرگە دىپلوما بېرىدىغان ئىشلارنى يولىنى قىلماقچى، يەنە بىرسىدە ئامېرىكا ھۆكۈمىتىنىڭ پابلىك سكۇللىرىغا چۈشىدىغان سىستېما بىلەن مۇمكىن ئۇ مەكتەپلەردە بالىلار ئالامايدىغان ئۆزىمىزنىڭ ئانا تىلى، ئۆزىمىزنىڭكى مەدەنىيەت مىراسىغا ۋارىسلىق قىلىدىغان مۇزىكا دەرسلىرى، ئۇسسۇل دەرسلىرى، مۇشۇ دۇتار دەرسلىرى دېگەنلەرنى قاتماقچى. بۇ جەرياندا ئۆزىمىزنىڭ ئۇيغۇر تىلىنى باشقا مىللەتنىڭمۇ كېلىپ ئۆگىنىدىغان بىر مەكتىپى ھەم باشقا پابلىك سكۇللاردا ئۇيغۇر تىلىنى تاللايدىغان دەرسنى كىرگۈزۈشنى مەقسەت قىلىۋاتىمىز. مۇشۇ مەكتەپنىڭ مەكتەپ بولۇشى، مەكتەپ بولۇپ مۇشۇ كۈنگە كېلىشى ئۈچۈن مۇشۇ مەكتەپكە ئەكەلىۋاتقان ئاتا ئانىلار ئەڭ چوڭ رول ئوينىدى. بۇ ئاتا ئانىلار بالىلىرىنى ئەكەپ بەرمىگەن بولسا. مۇشۇ ئۇيغۇر تىلى ئېچىلىپتۇ مەكتەپ. مۇشۇ مەكتەپكە مۇشۇ بالىلىرىمنى ئاپىرىپ بېرەي دەپ پۇلىنى تۆلەپ، ئۆزىنىڭ ئىشىنى، ئىقتىسادىنى، ئويۇن تاماشىسىنى قويۇپ كېپبەرگەن ئاتا ئانىلار ئەڭ تۈرتكىلىك رول ئوينىدى. مەن مۇشۇ پۇرسەتتە مۇشۇ ئاتا ئانىلارغا، مۇشۇ مەكتەپنى قوللاپ كېلىپ بالىلىرىنى ئەكەپ بېرىۋاتقان ئاتا ئانىلارغا كۆپتىن كۆپ رەھمەت ئېيتىمەن.
زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلغانلىقىڭىز ئۈچۈن كۆپتىن كۆپ رەھمەت.

ئۇيغۇر دىيارىدىكى لاگېرلارنىڭ ماھىيىتى ھەققىدە مۇتەخەسسىسلەردىن ئادرىئان زېنز ئىككى مىڭ يىگىرمە تۆتىنچى يىلنىڭ بېشىدا مەخسۇس دوكلات تەييارلاپ، بۇنىڭ ئۇيغۇر دىيارىدا يېڭىدىن ئىجاد قىلىنىۋاتقان زۇلۇم شەكىللىرىدىن ئىكەنلىكىنى، شۇنداقلا بۇنىڭ رايون مىقياسىدا يىللاردىن بۇيان ھاسىل بولغان مىللىي نارازىلىق چۇقانلىرىنى ئەبەدىيلىككە ھەل قىلىشنىڭ چارىسى سۈپىتىدە ئوتتۇرىغا چىققانلىقىنى ھۆججەتلەشتۈرۈپ چىققان ئىدى. بۇنىڭ ئىلمىي ماقالە شەكلىدە ھازىرقى زاماندىكى خىتاي ژۇرنىلىنىڭ ئىككى مىڭ يىگىرمە تۆتىنچى يىللىق بىرىنچى سانىدا ئېلان قىلىنىشى بولسا تېخىمۇ كۆپ ساھەنىڭ دىققىتىنى قوزغىدى. بۇ ھەقتە مەخسۇس زىيارىتىمىز جەريانىدا دوكتور ئادرىيان زېنز بۇ ھەقتىكى بەزى قاراشلىرىنى تېخىمۇ ئىلگىرىلەپ شەرھلەپ ئۆتتى. تۆۋەندە مۇخبىرىمىز ئەزىزنىڭ بۇ ھەقتىكى تەپسىلىي مەلۇماتلىرىنىڭ بىرىنچى بۆلىكى دىققىتىڭلاردا بولىدۇ.
ئۇيغۇر دىيارىدىكى قىرغىنچىلىقنىڭ ئەڭ دەسلەپكى خەۋەرلىرى ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلنىڭ باشلىرى رەسمىي ھالدا تاشقى دۇنيانىڭ دىققىتىنى قوزغاشقا باشلىدى. بولۇپمۇ ئۇيغۇرلارنى ئاساس قىلغان تۇتقۇننىڭ كەسپىي تەربىيەلەش مەركىزى نامىدىكى ئورۇنلاردا داۋام قىلىشى ھەمدە بۇ جايلارغا قامالغانلارنىڭ تەدرىجىي ھالدا مىليونلىغان ساندا ئېشىپ مېڭىشى بۇ مەسىلىنى تېزدىن ھەرقايسى ساھەنىڭ دىققەت مەركىزىگە ئايلاندۇردى. ئۇيغۇر دىيارىدىكى لاگېرلار ھەققىدە تاشقى دۇنياغا مەلۇم بولۇشقا باشلىغان تۈرلۈك ئىسپاتلار ئالدىدا ھەر ساھە زىيالىيلىرىدىن شان روبېرتس، سېبەستىيان خېلمەن، ئوندرېي كلېمىش قاتارلىقلار لاگېر سىستېمىسىنىڭ ئايرىم ھادىسە ئەمەسلىكىنى، ئەكسىچە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئىسلاھات ۋە ئىشىكنى ئېچىۋېتىش دەپ ئاتالغان دەۋرلىرىدە باشلانغان سىياسىي تەدبىرلىرىنىڭ زامانىمىزدىكى داۋامى ئىكەنلىكىنى كۆرسىتىپ ئۆتكەن. بولۇپمۇ خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇيغۇرلارغا ئاتا قىلىدىغان ئىقتىسادىي ئىسلاھات ۋە ھاكىممۇتلەقلىق ئاساسىدىكى سەۋرچانلىق ھەققىدە ئۇلار بىردەك بۇلار سىياسىي تەجرىبىلەرنى سىناق قىلىشنىڭ مۇقەددىمىسى دەپ خۇلاسە چىقىرىدۇ. دوكتور ئادرىيان زېنزنىڭ قارىشىچە، ئۇيغۇر دىيارىدىكى قايتا تەربىيەلەش مەركىزى دەل مۇشۇ خىل مەركەز باشقۇرىدىغان، يەرلىك ئىجرا قىلىدىغان سىياسىي تەجرىبىنىڭ ئەڭ تىپىك مىسالى. ماۋ زېدۇڭ ۋە دېڭ شياۋپىڭ خىتايغا ھۆكۈمرانلىق قىلغان مەزگىللەردە خىتاي ھۆكۈمىتى سىياسىي تەجرىبىلەرنى ئالدى بىلەن يەرلىكتە سىناق قىلىش، يۇقىرى دەرىجىلىك ئورۇنلارغا مەلۇمات سۇنۇش، يۇقىرى دەرىجىلىك ئورۇنلار تەكشۈرۈپ چىققاندىن كېيىن تەستىقلاش، ئاخىرىدا بۇنى سىياسەت دەرىجىسىدە ئېلان قىلىش ئەندىزىسى بويىچە داۋام قىلىپ كەلگەن. ئەمما شى جىنپىڭ ھاكىمىيەتنى قولغا ئالغاندىن كېيىن بۇ ئەندىزە بۇزۇلۇپ، يۇقىرىدىن بېكىتىپ بېرىش، تۆۋەندىكىلەر سىناق قىلىش، ئاخىرىدا مەركىزىي ھۆكۈمەت تەرىپىدىن قانۇنلاشتۇرۇش شەكلى قوللىنىلغان. خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ بۇ خىل سىياسىي تەجرىبىسىدە لاگېر سىستېمىسى مەركىزىي نۇقتا بولسىمۇ، بۇ تەجرىبىنىڭ ئوبيېكتى بىردەك ئۇيغۇرلار ۋە باشقا تۈركىي تىللىق خەلقلەر بولغان. شۇنداق بولغانلىقى ئۈچۈن خىتايلار بۇ سىستېمىنىڭ تۇتقۇن نىشانىغا كىرگۈزۈلمىگەن. چۈنكى مەركىزىي ھۆكۈمەتنىڭ نەزىرىدە شىنجاڭدىكى ئاساسلىق خەۋپنىڭ ئۇيغۇرلار ۋە باشقا تۈركىي تىللىق خەلقلەردىن كېلىدىغانلىقى، بۇنىڭدا دىنىي ئېتىقادنىڭ مۇھىم مەزمۇن ئىكەنلىكى نەچچە ئون يىلدىن بۇيان ئۆزگەرمەستىن داۋام قىلىپ كەلگەن. شۇڭا خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇيغۇر دىيارىدىكى سىياسىي تەجرىبىلەرنى ئالدى بىلەن دىنىي ئاشقۇنلۇقنى تۈگىتىشتىن باشلىغان. بۇنى ئوڭۇشلۇق ئىجرا قىلىش ئۈچۈن ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلى مەخسۇس ئاشقۇنلۇقنى تۈگىتىشكە دائىر يېڭى نىزامنى ئېلان قىلغان ھەمدە ئۆزلىرىنىڭ تازىلاشلىرىنى قانۇن جەھەتتىن ئاساسقا ئىگە قىلغان. بۇنى ئەمەلگە ئاشۇرۇشتىكى ئەڭ ئۈنۈملۈك تەجرىبە سۇپىسى قاتارىدا تەبىئىي ھالدا تەربىيەلەش مەركىزى نامىدىكى لاگېر سىستېمىسى بولغان. تېخىمۇ مۇھىمى، بۇ خىلدىكى زور كۆلەم ئالغان تەربىيەلەش مەركىزى خىتاي ھۆكۈمىتى ئۈچۈن غايەت زور ئەلگەكلىك رولىنى ئوينىغان. ئۇلار بۇ ئەلگەك ئارقىلىق ئۇيغۇرلاردىن ئانچە چوڭ چاتاق چىقارمايدۇ دەپ قارىغان كىشىلەرنى مەجبۇرىي ئەمگەككە يوللاپ بەرگەن بولسا، جەمئىيەتكە ۋە دۆلەتكە خەتەرلىك دەپ قارالغان زىيالىيلار ۋە سودىگەرلەرنى ئۇزۇن مۇددەتلىك قاماققا ھۆكۈم قىلغان. تاكى يېقىنقى مەزگىللەرگىچە بىر قىسىم كىشىلەر ئۇيغۇر دىيارىدىكى پارتىيە سېكرېتارى چېن چۈەنگونى ئاشۇ زور كۆلەمدىكى تۇتقۇننىڭ باش ئىجراچىسى دەپ قاراپ كەلگەن. ئەمما كۆپلىگەن دەلىللەر چېن چۈەنگو باشلىغان ئىشلارنىڭ ئۇلى جاڭ چۈنشەن دەۋرىدىلا بەرپا قىلىنىپ بولغانلىقىنى، جاڭ چۈنشەن ئىجرا قىلغان تەدبىرلەرنىڭ نەزەرىيىۋى ئاساسى بولسا ئىككى مىڭىنچى يىللاردىلا ئوتتۇرىغا قويۇلۇپ بولغانلىقىنى كۆرسەتكەن. دەل شۇنداق بولغانلىقى ئۈچۈن دوكتور ئادريان زېنز ئۆتكەن يىگىرمە يىلدا ئۇيغۇر دىيارىدا ئىجرا قىلىنىپ كەلگەن سىياسەتلەرنىڭ ھېچقايسىسى تاسادىپىي ئوتتۇرىغا چىقىپ قالمىغانلىقىنى، ئەكسىچە بۇلارنىڭ مەركىزىي ھۆكۈمەتنىڭ باش رېژىسسورلۇقىدىكى ئۇزۇن مۇددەتلىك تەجرىبە ئاساسىدا بارغانسېرى مۇكەممەللىشىپ بارغانلىقىنى تەكىتلەيدۇ. ئۇ بۇ ھەقتىكى زىيارىتىمىز جەريانىدا بۇ نۇقتىنى ئالاھىدە ئەسكەرتتى.
So the mass the campaign of mass internment I argue was developed زور كۆلەملىك تۇتقۇننى نىشان قىلغان زور باستۇرۇش ماھىيەتتە خىتاي دۆلىتى نۇرغۇنلىغان ئۇيغۇرلارنىڭ كونتروللۇقسىز قېلىۋاتقانلىقىنى، شۇنىڭدەك ئۇلارنىڭ خىتاي دۆلىتىگە بولغان ساداقىتىنى كونترول قىلىشقا ئىمكان بولمايۋاتقانلىقىنى تونۇپ يەتكەندىن كېيىن ئوتتۇرىغا چىقتى. بۇنىڭدا شىنجاڭ سىناق بازىسى بولدى ھەمدە كۆپلىگەن ساھەلەر بويىچە تەجرىبىلەر ئىشلەندى. ئىككى مىڭ ئون ئىككى، ئىككى مىڭ ئون ئۈچىنچى يىللىرى بېيجىڭ ۋە ئۈرۈمچىدىكى رەھبەرلىك گۇرۇھى شىنجاڭدا بىر مەيدان ئاشقۇنلۇقنى تۈگىتىش كۈرىشى قانات يايدۇرۇش لازىم دەپ قارىغان بولسا، ئىككى مىڭ ئون تۆت، ئىككى مىڭ ئون ئالتىنچى يىلغىچە بولغان ئارىلىقتا ئۇلار بۇنى ئوخشىمىغان نۇقتىلار بويىچە تەجرىبە قىلىپ باقتى. نەتىجىدە تولۇق ۋە مۇنتىزىم شەكىل ئالغان تۇتۇپ تۇرۇش لاگېرلىرى ئارقىلىق قايتا تەربىيەلەشنىڭ بۇنىڭدىكى يېگانە ۋە ئۈنۈملۈك چارە ئىكەنلىكى ئايان بولدى. ئەمما شۇنىسى ئېنىقكى، ئىككى مىڭ ئون ئالتىنچى يىلغا كەلگەندە ئاندىن لاگېرلارغا قاماپ قايتا تەربىيەلەشنىڭ ئەڭ ئۈنۈملۈك بولىدىغانلىقى ئالدىنقى يىللاردىكى كۆپ قېتىملىق تەجرىبىلەردە كۆپ قېتىملاپ ئىسپاتلانغانلىقى ئۈچۈن بۇنى كەڭ مىقياستا ئومۇملاشتۇرۇش ھەققىدىكى ئاخىرقى قارار ئېلىندى. to choose to select internment in re-education camps and on a large scale. دوكتور ئادريان زېنزنىڭ پىكرىچە، شى جىنپىڭ دەۋرىدە بۇ خىل سىياسىي تەجرىبىچىلىك تېخىمۇ يۇقىرى پەللىگە چىققان بولۇپ، مەركەز بىلەن يەرلىكنىڭ ئوتتۇرىسىدىكى ئالاقە تەجرىبىدىن رەسمىيلىشىشكە ۋە ئاخىرىدا قانۇنلىشىشقا يۈزلىنىش شەكلىدە ئەمەلگە ئاشقان. ئاپتورنىڭ قارىشىچە، ھازىرغا قەدەر تاشقى دۇنياغا مەلۇم بولغان تۈرلۈك ئارخىپلار ۋە يەرلىك ئاخبارات ۋاسىتىلىرىنىڭ خەۋەرلىرى، شۇنىڭدەك ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىلى مايدا ئاشكارا بولغان شىنجاڭ ساقچى ھۆججەتلىرى نامىدىكى ئىچكى ماتېرىياللار بىردەك ئۇيغۇر دىيارىدىكى سىياسىي تەدبىرلەرنىڭ ھەرگىزمۇ يەرلىك ئۆز ئالدىغا ئىجرا قىلغان ئىشلاردىن ئەمەسلىكىنى كۆرسىتىپ بەرگەن. ئەكسىچە بۇلار يەرلىك بىلەن مەركىزىي ھۆكۈمەتنىڭ بىر يەڭدىن قول چىقىرىشى ئارقىلىق ۋۇجۇدقا كەلگەن. چىققان ئورتاق ھەمكارلىقنىڭ ئاقىۋىتى بولغان. دوكتور ئادرىيان زېنىزنىڭ قارىشىچە، خىتاي ھۆكۈمىتى بىر مىڭ توققۇز يۈز توقسىنىنچى يىللاردا فالۇنگۇڭ مۇرىتلىرىنى باستۇرۇش جەريانىدا دىنىي كۈچلەر رەھبەرلىكىدىكى ئاممىۋى ھەرىكەتنىڭ كۈچ-قۇدرىتىنى سەل چاغلاشقا بولمايدىغانلىقىنى تونۇپ يەتكەن. شۇڭا فالۇنگۇڭ مۇرىتلىرىنى باستۇرۇشتا زور ئۈنۈم قازانغان تەربىيەلەش مەركىزى نامىدىكى ئەسلىھەلەرنى ئۇيغۇر دىيارىغا تەدبىقلاش تېزلا بۇ جەھەتتىكى مۇھىم تەدبىر قاتارىدا ئوتتۇرىغا چىققان. يەنە كېلىپ ئىككى مىڭىنچى يىلدىن ئىككى مىڭ يەتتىنچى يىلغىچە بولغان ئارىلىقتا قاتتىق زەربە بېرىش جەريانىدا قولغا ئېلىنغان قىرىق مىڭدىن ئارتۇق مىللىي بۆلگۈنچى ئۇنسۇر ئەنە شۇ خىل تەربىيەلەش ئارقىلىق پىسخىكىلىق يەنچىپ تاشلاشنىڭ تەمىنى تېتىغان. شۇڭا ئىككى مىڭ ئونىنچى يىللىرىلا لوپنۇر ناھىيەسىدە قۇرۇلغان تەربىيەلەش مەركىزى بۇنىڭ تىپىك ئۈلگىسى بولۇپ كەڭ تەشۋىق قىلىنغان. لاگېر تەجرىبىسىنىڭ دەسلەپكى مەزمۇنلىرى ئىككى مىڭ ئون ئىككىنچى يىلى ئۇيغۇر دىيارىنىڭ سابىق پارتىيە سېكرېتارى جاڭ چۈنشيەننىڭ جەنۇبتىكى تۆت ۋىلايەتنى كۆزدىن كەچۈرۈشى جەريانىدا دىنىي ئاشقۇنلۇقنى چەكلەش ھەققىدىكى سۆزلىرى شەكلىدە ئوتتۇرىغا چىققان. ئىككى مىڭ ئون ئۈچىنچى يىلى قانۇنسىز دىنىي پائالىيەتلەرنى چەكلەش ۋە دىنىي ئاشقۇنلۇق ئىدىيەلىرىنىڭ سىڭىپ كىرىشىنى توسۇش ھەققىدىكى سىناق ھۆججەتلىرى ئىجرا قىلىنىشقا باشلىغان. بۇ ھۆججەتلەردە ئاشكارا ھالدا دىنىي ئاشقۇنلۇقنى زەھەرلىك ئۆسمە دەپ ئاتىغان ھەمدە ئون خىل ئالاھىدە گۇرۇپپىغا مەنسۇپ كىشىلەرنى رەتلەپ چىققان. بۇنىڭدا بالىلىرىنى دىنىي ئېتىقادقا زورلىغان ئاتا-ئانىلار، ساقال قويغان ياشلار ۋە ھىجاب ئارتقان قىز-چوكانلار ئالاھىدە ئورۇن ئالغان. جاھىل دەپ قارالغانلارنى نۇقتىلىق كۆزىتىلىدىغان كىشىلەر تىزىملىكىگە ئېلىش ۋە تەربىيەلەپ ئۆزگەرتىش تەكىتلەنگەن. شۇ قاتاردا ئىككى مىڭ ئون ئۈچىنچى يىلى تۇرپان شەھىرىدە ساقال قويغان ياشلارنى ئۆز ئىچىگە ئالغان تۆت خىل گۇرۇپپا، تېكەس ناھىيەسىدە دىنىي ئاشقۇنلۇق ئىدىيەلىرى بىلەن زەھەرلەنگەن ئالاھىدە گۇرۇپپا كىشىلىرىنىڭ ئىسىملىكى تۇرغۇزۇپ چىقىلغان. ئادرىيان زېنس بۇ جەرياندا بۇ ھەقتىكى خىتايچە ھۆججەتلەرنى سېلىشتۇرۇش ئارقىلىق ئومۇملاشتۇرۇپ تۈزەش خىزمەت گۇرۇپپىسىنىڭ دەل مۇشۇ ساھەدىكى خىزمەتلەرگە بىۋاسىتە قوماندانلىق قىلىدىغانلىقىنى بايقىغان. شى جىنپىڭ دەۋرىدە ئوتتۇرىغا چىققان بۇ ئىشخانا ساقچى سىستېمىسى بىلەن ماس ھالدا قاتتىق زەربە بېرىش، شۇنداقلا قۇتقۇزۇش ۋە تەربىيەلەشكە مەسئۇل بولغان. ئىككى مىڭ ئون تۆتىنچى يىلى بېيجىڭدىكى ئىچكى يىغىندىن كېيىن جاڭ چۈنشيەن بىزنىڭ قاتتىق زەربە بېرىشتىكى قوللىرىمىز ھەقىقىي يوسۇندا قاتتىق بولۇشى، تەربىيەلەش ۋە قۇتقۇزۇشتىكى قوللىرىمىز جەزمەن مۇستەھكەم بولۇشى لازىم دەپ يوليورۇق بەرگەن. ئىككى مىڭ ئون ئۈچىنچى يىلغا كەلگەندە مەركىزىي ھۆكۈمەتنىڭ ئۇيغۇر دىيارى ھەققىدىكى بىخەتەرلىك ئەندىشىسى ھەسسىلەپ ئاشقان. بولۇپمۇ شۇ يىلى ئىيۇندا تۇرپاندىكى ھۇجۇم ۋەقەسىدىن كېيىن شى جىنپىڭ بىۋاسىتە ھالدا شىنجاڭنىڭ مۇقىملىق مەسىلىسى بويىچە پەۋقۇلئاددە يىغىننى ئاچقان. مەركىزىي ھۆكۈمەتنىڭ شىنجاڭ خىزمىتىگە مەسئۇل بولغان ئەمەلدارى يۈ جېڭشېڭ تېزدىن تۇرپانغا بېرىپ مەركىزىي ھۆكۈمەتنىڭ بۇ ھەقتىكى قارارلىرىنى يەتكۈزگەن. شۇ كۈننىڭ ئۆزىدە سابىق رەئىس نۇر بەكرى پۈتۈن كۈچىمىز بىلەن دىنىي ئاشقۇنلۇقنى تۈگىتىشكە زېھىن قويۇپ، بۇنىڭ ئاممىۋى ئاساسىنى تۈپ يىلتىزىدىن قىرقىپ تاشلىشىمىز لازىم دەپ كۆرسەتكەن. ئىككىنچى ئىيۇلدا بولسا سابىق پارتىيە سېكرېتارى جاڭ چۈنشيەن شىنجاڭدا تېررورلۇققا قارشى خەلق ئۇرۇشى قوزغىشىمىز لازىم، دېگەن. ئىككى مىڭ ئون تۆتىنچى يىلى ئاپرېلدا شى جىنپىڭ بۇ چاقىرىقنى قوبۇل قىلغان ھەمدە بۇنى مۇئەييەنلەشتۈرگەن. ئارىدىن بىر ئاي ئۆتكەندىن كېيىن شى جىنپىڭ ئۇيغۇر دىيارىغا كېلىپ، خىزمەتلەرنى كۆزدىن كەچۈرگەندىن كېيىن بېيجىڭدا ئىككىنچى نۆۋەتلىك شىنجاڭ خىزمىتى يىغىنىنى چاقىرغان.

دائىرىلەر ئاشۇ ۋاقىتلاردا شىنجاڭ رايونىنى ئۆزلىرى ئارزۇ قىلغان سەۋىيەدە ئىدارە قىلالمايۋاتقانلىقىنى، يەنە كېلىپ بۇ رايوندا كۆپ خىل شەكىل ئالغان قارشىلىقنىڭ مەۋجۇت بولۇۋاتقانلىقىنى تونۇپ يەتكەن ئىدى. چۈنكى ئۇلار ئۇيغۇرلارنى خىتاي دۆلىتىگە ئاسسىمىلياتسىيە قىلىپ قوشۇۋېتىشنى بەكلا ئارزۇ قىلىۋاتقان بولسىمۇ، ئۇيغۇرلار ئىزچىل تۈردە بۇ خىل ئاسسىمىلياتسىيەگە قارشىلىق كۆرسىتىپ كەلمەكتە ئىدى. نەتىجىدە شى جىنپىڭ ھاكىمىيەت بېشىغا چىققاندىن كېيىن، ئۇ خىتاي دۆلىتىنىڭ دۆلەت بىخەتەرلىك مەسىلىسىدە ئاجايىپ بىر رەھىمسىزلىكنى نامايان قىلدى. چۈنكى ئۇنىڭ كاللىسىدا دۆلەتنىڭ بىخەتەرلىكى بىرىنچى ئورۇندا ئىدى. يەنە بىر ياقتىن ئۇ شۇ ۋاقىتلاردا بىر بەلباغ، بىر يول قۇرۇلۇشىنى باشلاۋاتقان بولغاچقا، شىنجاڭ رايونى بۇ قۇرۇلۇشتا ھەل قىلغۇچ رول ئوينايدىغان رايونلاردىن بولۇپ قالغان ئىدى. شۇڭا ئۇ شىنجاڭ مەسىلىسىدە شۇ قەدەر رەھىمسىز ۋە قاتتىققول بولۇشنى تاللىۋالدى. ئۇلار بۇ مەسىلىنى ھەل قىلىش ئۈچۈن كۆپ خىل زۇلۇم شەكىللىرىنى تەجرىبە قىلىپ باققان بولسىمۇ، ئاخىرى يەنىلا مۇشۇ خىلدىكى قاباھەتلىك سىياسەتكە مايىل بولدى. مەن بۇ قېتىملىق تەتقىقاتىمدا لاگېرلار ھەققىدىكى قارارنىڭ ئەشۇ يوسۇندا ئىككى مىڭ ئون ئالتىنچى يىلى رەسمىي ھالدا ئېلىنغانلىقىنى شەرھىلەپ چىقتىم. A decision was made for mass internment. ئەنە شۇ يوسۇندا يىگىرمە يىل مابەينىدە كۆپ قېتىملىق تەجرىبىلەردىن ئۆتكۈزۈش ئارقىلىق خىتاي ھۆكۈمىتى لاگېر ئارقىلىق تەربىيەلەشنى ئەڭ ئۈنۈملۈك چارە قاتارىدا تاللىۋالغان ھەمدە تېزدىن مىليونلارچە كىشىنى لاگېرغا قاماشتەك ئىنسانىيەت تارىخىدىكى يېڭى بىر قاباھەتنى ئوتتۇرىغا چىقارغان ئىدى.

تۈرلۈك ئۇسۇللاردا خاتىرىلەنمەكتە. جۇملىدىن يىگىرمە تۆتىنچى فېۋرال كۈنى شىۋېتسىيە پايتەختى ستوكھولمدا شىۋېتسىيە ئۇيغۇر بىرلىكى تەشكىلاتىنىڭ ئۇيۇشتۇرۇشىدا مۇھاجىرەتتىكى ئانا تىل سۆيگۈسى ناملىق ئەركىن سۆھبەت پائالىيىتى ئۆتكۈزۈلگەن. يىگىرمە بەشىنچى فېۋرال كۈنى يەنە گېرمانىيەنىڭ ميونخېن شەھىرىدىكى ليۇدۋىك ماكسىمىليانىس ئۇنىۋېرسىتېتىدىمۇ خەلقئارا ئانا تىل كۈنىنى خاتىرىلەش پائالىيىتى ئۆتكۈزۈلگەن. پائالىيەتتە گېرمانىيە ئۇيغۇر مەدەنىيەت مائارىپ بىرلىكى خادىملىرى ئۇيغۇر تىلى ۋە ئۇيغۇر كىملىكىنىڭ مۇھىملىقى ھەققىدە لېكسىيە بەرگەن. گېرمانىيەدىكى ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئەكرەمدىن بۇ ھەقتىكى تەپسىلاتلارنى ئاڭلايسىلەر.
خەلقئارا ئانا تىل كۈنى مۇناسىۋىتى بىلەن يىگىرمە تۆتىنچى فېۋرال شىۋېتسىيە پايتەختى ستوكھولمدا شىۋېتسىيە ئۇيغۇر بىرلىكى تەشكىلاتىنىڭ ئۇيۇشتۇرۇشىدا مۇھاجىرەتتە ئانا تىل سۆيگۈسى ناملىق ئەركىن سۆھبەت پائالىيىتى ئۆتكۈزۈلگەن.
ئۇيغۇر تىلىم جان تىلىم، ئەجدادىمنىڭ مىراسى، ھەر بىر سۆزدە نامايان پاساھەتنىڭ جۇلاسى. شۇڭا دەيمەن ماختىنىپ، ئۇ ئۇلۇغلار سىماسى.
بۇ پائالىيەتكە ستوكگولمدىكى بىر قىسىم ئۇيغۇرلار ۋە ئۇيغۇر پەرزەنتلىرى قاتنىشىپ، ئۆزلىرىنىڭ ئانا تىلىغا بولغان سۆيگۈسىنى ئىپادە قىلىپ، شېئىرلار دېكلاماتسىيە قىلىشقان.
سۇلتان بولۇپ خان ئۆتكەن. ئۇيغۇرۇم سەن جاھاندا. ئالەم شاھىت بولغانتى سەن تارىخنى يازغاندا. دوست دېگەنلەر ئاتتىمۇش، ئىنساپ بارمۇ شەيتاندا. خان جەمەتى ئۇيغۇر بىز، ئەسىر ئاتلاپ ماڭغاندا.
شىۋېتسىيە ئۇيغۇر بىرلىكى تەشكىلاتىنىڭ رەئىسى بەختىنۇر خانىم بۇ ھەقتە توختالغاندا، ئۇيغۇر تىلىنىڭ ئۇيغۇرلارنىڭ مەۋجۇتلۇقى ئۈچۈن نەقەدەر مۇھىملىقىنى شەرھلەپ ئۆتتى. ئانا تىل ئۇيغۇر مىللىتىنىڭ ۋىجدانىدۇر. ئۇلۇغ ئاللا بىزلەرنى ياراتقاندا، ئىنسانلىق، ئۇيغۇرلۇق بەلگىمىز ۋە بۇرچىمىز ئۇيغۇر تىلى بىلەن ياراتقان ئىكەن. ئۇيغۇرلۇق روھى قەدىردان ئانىلىرىمىزنىڭ ئوغۇز سۈتلىرى بىلەن بىرگە مۇڭلۇق ئەللەي ناخشىلىرى ۋە قوشاقلىرى بىلەن ۋۇجۇدىمىزگە سىڭگەن ئىكەن. دېمەك، ئىنسانلىقىمىزنىڭ تۇنجى دەقىقىسىدىن باشلاپ تاكى ھاياتىمىزنىڭ ئاخىرقى تىنىقلىرىغىچە بىزلەرنىڭ مەۋجۇتلۇقىمىز، ئادىمىيلىكىمىزنىڭ ئۆچمەس مۆھۈر تامغىسى ئەنە شۇ ئانا تىلدۇر. ئانا تىل، ئانىمىزنىڭ تەۋەررۈك تىلىدۇر. تىل، دىلىمىزنىڭ نامايەندىسىدۇر. ئەقىلنىڭ ئەلچىسىدۇر. قەلبنىڭ دۇردانىسىدۇر. ئەجدادلىرىمىزدىن ئەۋلادلىرىمىزگە يادىكار مىراس تەڭداشسىز گۆھەردۇر. ئانا تىلىمىز ئۇيغۇر تىلىدۇر.
ئۇ سۆزىدە مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇرلارنىڭ قەلبىدە ئانا تىل سۆيگۈسىنى ئۇرغۇتۇش ۋە ئانا تىلنى پەرزەنتلەرنىڭ قەلبىگە سىڭدۈرۈشنىڭ ئەھمىيەتلىرىنى تىلغا ئالدى.
ئائىلىمىزدە ئىككى ئۇيغۇر بىر يەرگە كەلسىلا، بالىلار بولسۇن، چوڭلار بولسۇن، ياشانغانلار بولسۇن ئۇيغۇرچە سۆزلىشەيلى. ئۇيغۇرچە يېزىشايلى، ئوقۇشنى ھەر كۈنلۈك ئادەت قىلايلى، بالىلىرىمىزگە ئانا تىلنى پەرز بىلىپ ئۆگىتەيلى، بالىلارنى تەبىئەت بىلەن، ئۇيغۇر جامائەتچىلىكى توپلۇقلىرى بىلەن كۆپرەك ئۇچراشتۇرايلى. كۆپچىلىك بىر نىيەتتە تىرىشساق، ئۇيغۇر تىلى يەسلىسى، باشلانغۇچ ئانا تىل تەربىيە مەركەزلىرى، ئۇيغۇر مەدەنىيەت كۆرگەزمىخانىلىرى قاتارلىق ئەسلىھەلەرنى قۇرۇپ چىقالىشىمىز مۇمكىن. بۇلارنىڭ تارىخىي ئەھمىيىتى ۋە ئەمەلىي قىممىتى ئىنتايىن زور بولىدۇ ئەلۋەتتە. باشقا تىللارنى بىلىش شەرەپلىكتۇر، ئانا تىلنى بىلمەسلىك ۋىجدانىمىزغا خىيانەتتۇر، نامۇستۇر، ئەيب ئىشتۇر. ئانا تىل ھەممەيلەنگە ئامانەتتۇر.
يىگىرمە بەشىنچى فېۋرال گېرمانىيەنىڭ ميۇنخېن شەھىرىدىكى لودۋىگ ماكسىمىليانىس ئۇنىۋېرسىتېتىدىمۇ خەلقئارا ئانا تىل كۈنىنى خاتىرىلەش پائالىيىتى ئۆتكۈزۈلگەن.

گېرمانىيە ئۇيغۇر مەدەنىيەت ۋە مائارىپ بىرلىكى تەشكىلاتىنىڭ رەئىسى پەرىدە خانىمنىڭ بىلدۈرۈشىچە، بۇ، مەزكۇر تەشكىلاتنىڭ تۇنجى قېتىم لودۋىگ ماكسىمىليانس ئۇنىۋېرسىتېتىدا ئۇيغۇرلار ھەققىدە لېكسىيە بېرىشكە تەكلىپ قىلىنىشى بولۇپ، پەخىرلىنىشكە ئەرزىگۈدەك ئىش ئىكەن.
بىز بۈگۈنكى بۇ پائالىيەتكە قاتناشقانلىقىمىزدىن ناھايىتى پەخىرلەندۇق. چۈنكى بۈگۈنكى بۇ پائالىيەتكە گېرمانىيەدىكى مورگېن ئېفاۋ تەشكىلات تارمىقىدىكى بىر قانچە مەكتەپلەرلام ئۆزىنىڭ مەكتىۋىنى چۈشەندۈرۈش شارائىتىغا شۇ ئىمكانىيەتكە ئېرىشتى. شۇنىڭ بىرسى بىز بولدۇق. ھە بىزنىڭكى مەكتىۋىمىزنى تونۇشتۇرغان سىڭلىمىز ئابىدە ناھايىتى تەپسىلىي قىلىپ ھە بىزنىڭ بۇ ئانا تىل مەكتەپ قۇرۇشىمىزنىڭ سەۋەبى بۇ مەكتەپنى قۇرغان بەش يىلدىن بۇيان بىزنىڭ ماڭغان قەدەملىرىمىز، ئېرىشكەن نەتىجىلىرىمىز ۋە بىزنىڭ بۇنىڭدىن كېيىنكى نىشانىمىز ھەققىدە توختىلىپ ئۆتتى.
پەرىدە خانىم سۆزىدە يەنە ئۇيغۇرلار ئېغىر ۋەزىيەتكە دۇچ كېلىۋاتقان بۈگۈنكىدەك كۈندە ئۇيغۇر تىلى ۋە مەدەنىيىتىنى قۇتقۇزۇپ قېلىشنىڭ مۇھىملىقىنى باشقىلارغا ھېس قىلدۇرۇش ۋە چۈشەندۈرۈش ئىمكانىيەتلىرىگە ئېرىشكەنلىكىنى تىلغا ئالدى.
بىز شۇنى ھېس قىلدۇقكى، بىزنىڭ قاتارىمىزدا سۆزلىگەن ھەرقايسى مەكتەپلەرنىڭكى ۋەكىللىرى ھەممىسى ئۆزىنىڭكى ئۆز دۆلىتى تەرىپىدىن ماددىي ۋە مەنىۋى جەھەتتىن قوللاشقا، ياردەمگە ئېرىشىۋاتقانلىقىنى سۆزلەپ ئۆتتى. بىز گەرچە ئۆزىمىزنىڭ ۋەتىنىدىن ھېچقانداق بىر قوللاشقا ئېرىشەلمىسەكمۇ، ئەمما بىز ئۆزىمىزنىڭ ئۇيغۇرمەن دېگەن ئاۋازىمىزنى ياڭراتقانلىقىمىز ئۈچۈن بىز گېرمانىيە ھۆكۈمىتى تەرەپتىن قوللاشقا، قۇۋۋەتلەشكە، بىزگە مۇشۇنداق مۇنبەرلەرنى ھازىرلاپ بېرىش شارائىتىغا ئىگە بولغانلىقىمىزدىن ناھايىتى پەخىرلەندۇق، ئۇيغۇر تىلىنى، ئۇيغۇر مەدەنىيىتىنى قۇتقۇزۇشنىڭكى ناھايىتى مۇھىملىقىنى باشقىلارغا چۈشەندۈردۇق. بىزنىڭكى بۇ ۋەزىپىنى گەرچە مۈشكۈل بولسىمۇ، ئەمما شەرەپلىك ئىكەنلىكىنى ھېس قىلغانلىقىمىزنى بىلدۈردۇق ھەم بۇ يولدا ھارماي، چارچىماي داۋاملىق ماڭىدىغانلىقىمىزنى يەنە بىر قېتىم جاكارلاپ ئۆتتۇق. بۇ بىز ئۈچۈن چوڭ بىر پۇرسەت بولدى. ئۇيغۇرلارنىڭكى مانا مۇشۇنداق بىر مەكتەپ قۇرۇپ، ئۇنىۋېرسىتېت مۇنبىرىگە چىقىپ، ئۆزىنىڭكى ئانا تىل ھەققىدە سۆزلىيەلىگەن مۇشۇنداق بىر گۈزەل شارائىتقا ئېرىشكەنلىكىمىزدىن بىز چەكسىز پەخىرلەندۇق.
قەدىرلىك رادىئو ئاڭلىغۇچىلار! ستوكھولم ۋە ميۇنخېندا ئۆتكۈزۈلگەن ئانا تىل پائالىيىتى ھەققىدە قىسقىچە مەلۇمات بەردۇق. گېرمانىيەدىن ئەكرەم ئاڭلاتتى.

تۈركىيەدە ئېچىلغان تۈرك دۇنياسى ئىلمىي مۇھاكىمە يىغىنىدا خىتاي ھۆكۈمرانلىقى ئاستىدىكى ئۇيغۇرلار ئۇچراۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋەزىيىتى ئوتتۇرىغا قويۇلغان. مەلۇم بولۇشىچە، يىغىندا ئۇيغۇر پائالىيەتچىلىرىدىن باشقا، ئۇيغۇرلار ۋەزىيىتىگە يېقىندىن كۆڭۈل بۆلۈپ كېلىۋاتقان تۈرك دۇنياسىدىكى سىياسىيونلار، ئۇيغۇرشۇناس تەتقىقاتچىلار ۋە پائالىيەتچىلەرمۇ ئۇيغۇر مەسىلىسىنى تىلغا ئالغان. نۆۋەتتە دىققىتىڭلار رادىيومىزنىڭ تۈركىيەدىكى ئىختىيارىي مۇخبىرى ئەركىن تارىمنىڭ مەلۇماتىدا بولسۇن.
ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقى تۈركىيەنىڭ دېنىزلى شەھىرىدە ئۆتكۈزۈلگەن تۈرك دۇنياسى ئىلمىي مۇھاكىمە يىغىنىدا ئوتتۇرىغا قويۇلغان ئالاھىدە تېمىغا ئايلاندى. بولۇپمۇ كۆپ يىللاردىن بۇيان خىتاي بىلەن يېقىن ھەمكارلىق، دوستلۇق ۋە سودا ئىقتىسادىي مۇناسىۋەتلىرى ئورنىتىپ، ئىقتىسادىي جەھەتتە خىتايغا تايىنىپ قالغان ئوتتۇرا ئاسىيا تۈركىي جۇمھۇرىيەتلىرىنىڭ ئۇيغۇرلار مەسىلىسىدە خىتاي تەرەپتە تۇرۇۋاتقانلىقى ئۇيغۇرلار ئۇچراۋاتقان قىرغىنچىلىققا قارشى پوزىتسىيە بىلدۈرمەيۋاتقانلىقى تىلغا ئېلىنىپ، ئۇلارنىڭ ئۇيغۇرلارغا ئىگە چىقىشى ئوتتۇرىغا قويۇلدى. بولۇپمۇ تۈرك دۇنياسىنىڭ ئىگە چىقىشى تەكىتلەندى. يىغىننىڭ تونۇلغان تۈركولوگ، پېنسىيەگە چىققان پروفېسسور ئەخمەت بىجان ئەرجىلاسۇن رىياسەتچىلىك قىلغان قىسمىدا خىتاينىڭ تۈرك دۇنياسى ئۈچۈن چوڭ خەۋپ ئىكەنلىكى، تۈرك دۇنياسى ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقىنى توختاتمىسا، نۆۋەتتە ئۇيغۇرلار دۇچار بولۇۋاتقان زۇلۇمغا ئوتتۇرا ئاسىيادىكى تۈركىي خەلقلەرنىڭمۇ دۇچار بولىدىغانلىقى تەكىتلەندى. يىغىننىڭ ئېچىلىش نۇتقىنى مەزكۇر يىغىنغا ساھىبخانلىق قىلىۋاتقان يېڭى ئۇفۇق ژۇرنىلىنىڭ ساھىبى بەرقان سۆزەر ئەپەندى سۆزلىدى. O sözünü mındak başladı.
Efendim bugün burada Türk dünyasını konuşacağız. Türk milletinin geleceğini konuşacağız. Doğu Türkistan'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile beraber konuşulduğu Bugün bu yığında Türk dünyası doğrusu da muhakeme ilip barımız. Türk dünyasının meseleleri Türkiye halklarının doğrusu da muhakeme ilip barımız.

يىغىندا ئۇيغۇرلارغا ۋاكالىتەن شەرقىي تۈركىستان ۋەقپىسىنىڭ سابىق رەئىسى ھامىتخان گۆكتۈرك ئەپەندى سۆز قىلدى. ئۇ ئالدى بىلەن ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقى ئوتتۇرىغا چىققاندىن كېيىن بۇ مەسىلىگە قارىتا تۈركىيە پارلامېنتى، ھۆكۈمىتى ۋە ئاخبارات ئورگانلىرىنىڭ pasıp muamele kılganlığını bayan kılıp mındak dedi.
İyi Parti ve Gelecek Partisi milletvekilleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Doğu Türkistan'daki insan hakları ihlallarını da araştırmak için komisyon kurulmasıyla ilgili önerge vermişti. Ama iktidardaki siyasi partiler mensup milletvekillerinin karşı oylarıyla reddedilmişti.
Türkiye Parlamentosu Şarkı Türkistan'daki kişilik hukuk depsendiciliğini

ئۇيغۇر مەسىلىسىنى تىلغا ئالدى. بۇ مۇھىم، چۈنكى تۈركىيە دېموكراتىيە ئارقىلىق ئىدارە قىلىنىۋاتقان بىر دۆلەت. ئەگەر خىتاينىڭ شەرقىي تۈركىستاندا ئېلىپ بېرىۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىق سىياسىتى تۈركىيەدىكى ئاخبارات ۋاسىتىلىرىدا ئورۇن ئالسا، تۈركىيەدىكى ھەر قايسى ئۇنىۋېرسىتېتلار، تەتقىقات مەركەزلىرى بۇ ھەقتە ئىلمىي تەتقىقاتلار ئېلىپ بېرىپ، ئېلان قىلىپ تۇرسا، تۈركىيە ھۆكۈمىتىمۇ سۈكۈتنى بۇزۇشقا مەجبۇر بولىدۇ. شۇڭا، بۈگۈنكى تۈرك دۇنياسى ئىلمىي مۇھاكىمە يىغىنىدا شەرقىي تۈركىستان مەسىلىسىنىڭ ئوتتۇرىغا قويۇلۇشى ناھايىتى مۇھىم دەپ ئويلايمەن. ھامۇتخان گۆكتۈرك ئەپەندى قازاقىستان، قىرغىزىستان ۋە ئۆزبېكىستان قاتارلىق ئوتتۇرا ئاسىيا تۈركىي جۇمھۇرىيەتلىرىدە شەرقىي تۈركىستان ئاممىۋى تەشكىلاتلىرىنىڭ پائالىيەتلىرىنىڭ چەكلىمىگە ئۇچراۋاتقانلىقىنى تىلى، دىنى ۋە ئۆرپ-ئادەتلىرى ئوخشاش بولغان تۈركىي خەلقلىرىنىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىققا ئۇچراۋاتقان ئۇيغۇر خەلقلىرىگە ئىگە چىقىشى كېرەكلىكىنى، خىتاينىڭ بۇ جۇمھۇرىيەتلەر ئۈچۈن زور خەۋپ ئىكەنلىكىنى ئىلگىرى سۈردى. ئۇ مۇنداق دېدى.
رەسمىي ماقاملارا گۆرە، قازاقىستان، قىرغىزىستان ۋە ئۆزبەكىستاندا بەش يۈز مىڭ جىۋارىندا ئۇيغۇر ياشاماقتادىر.
ستاتىستىكىلارغا ئاساسلانغاندا، قازاقىستان، قىرغىزىستان ۋە ئۆزبېكىستاندىكى ئۇيغۇر نوپۇسى بەش يۈز مىڭ ئەتراپىدا ئىكەن. لېكىن قازاقىستان ۋە قىرغىزىستاندىكى ئۇيغۇر تەشكىلاتلىرى خىتايغا قارشى پائالىيەتلىرىنى ئاشخانا ۋە چايخانىلاردا ئۆتكۈزۈشكە مەجبۇر بولماقتا. ئۆزبېكىستان ئوتتۇرا ئاسىيادىكى ئەڭ مۇھىم دۆلەتلەردىن بىرى تۇرۇقلۇق ئۇيغۇرلارنىڭ خىتايغا قارشى پائالىيەتلىرىگە پەقەتلا رۇخسەت قىلمايدۇ. خىتاي مەزكۇر دۆلەتلەرنىڭ ھۆكۈمەتلىرىگە بېسىم ئىشلىتىش ئارقىلىق ئۇيغۇرلارنى ئۇنتۇلدۇرۇشقا تىرىشىۋاتىدۇ. ھامۇتخان گۆكتۈرك ئەپەندى يىغىندا قىلغان سۆزىدە، ئوتتۇرا ئاسىيا تۈركىي جۇمھۇرىيەتلىرىنى دۆلىتىنىڭ خەۋپسىزلىكى ئۈچۈنمۇ بولسا ئۇيغۇرلارنى قوللاشقا چاقىرىپ،

ئاۋسترىيە ۋە فىرانسىيە پارلامېنتلىرى ئىلگىرى كېيىن بولۇپ خىتاينىڭ ئۇيغۇرلار ئۈستىدىن يۈرگۈزۈۋاتقان باستۇرۇش ھەرىكىتىنى ئىرقىي قىرغىنچىلىق دەپ ئېتىراپ قىلدى. بۇنداق بىر پەيتتە ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىلى ئون بىرىنچى ئاينىڭ ئون ئىككىنچى كۈنى تۈركىيەنىڭ ئىستانبۇل شەھىرىدە تۈرك دۆلەتلىرى تەشكىلاتىنىڭ قۇرۇلغانلىقى جاكارلاندى. بۇ ناھايىتى ياخشى ئىش. لېكىن مەزكۇر تەشكىلات ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىغا قارىتا تېخىچە سۈكۈتتە تۇرماقتا. تۈرك دۆلەتلەر تەشكىلاتىغا ئەزا بەزى دۆلەتلەردە ئۇيغۇرلارنىڭ پائالىيەتلىرى چەكلىمىگە ئۇچرىماقتا. بىز شۇنى بىلىشىمىز كېرەككى، خىتاي تۈرك دۇنياسى ئۈچۈن چوڭ بىر خەۋپ. بۇنىڭ ئالدىنى ئېلىش بەك قىيىن. بىز تۈركىي جۇمھۇرىيەتلىرىنى خىتاي بىلەن جەڭ قىلىڭلار دېمەيمىز. ئەمما خىتاي خەۋپىگە قارشى تەدبىر ئېلىش كېرەك. خىتاينىڭ كېڭەيمىچىلىك سىياسىتىگە قارشى كۈرەش قىلىۋاتقان ئۇيغۇرلارنى قوللىشىڭلار كېرەك. ئارقىدىن يىغىنغا رىياسەتچىلىك قىلغان تونۇلغان تۈركولوگىيە پروفېسسورى ئەخمەت بىجان ئەرجىلاسۇن ئەپەندى سۆز قىلىپ مۇنداق دېدى. تۈرك دۇنياسىدا نۇرغۇن مەسىلىلەر بار. شەرقىي تۈركىستان مەسىلىسى بۇلارنىڭ ئەڭ مۇھىملىرىدىن بىرىدۇر. شەرقىي تۈركىستان مەسىلىسىگە كۆڭۈل بۆلىدىغان ياشلىرىمىز كۈنسايىن كۆپەيمەكتە. خۇدايىم بۇيرۇسا، مەزلۇم شەرقىي تۈركىستان خەلقىمۇ ئەركىنلىكىگە ئېرىشىدۇ. يىگىرمە تۆت، يىگىرمە بەشىنچى فېۋرال كۈنلىرى ئەتىگەن سائەت ئوندىن كەچ سائەت يەتتىگىچە داۋاملاشقان تۈرك دۇنياسى ئىلمىي مۇھاكىمە يىغىنىدا تۈركمەنلەرنىڭ ئىراق پارلامېنتىدىكى پارلامېنت ئەزاسى ئەرشات سالىھى، سۈرىيەنىڭ شىمالىي رايونىدىكى تۈركمەنلەرنىڭ ۋەكىلى تارىق سولو جېۋىزچى ئەپەندى، گرېتسىيەدىكى تۈركلەرنىڭ ۋەكىلى ئىشىق سادىق ئەخمەت خانىم، قىرىم تاتار دەۋاسىنىڭ تۈركىيەدىكى ۋەكىلى زافەر قاراتاي ئەپەندى ۋە ئىراندىكى تۈركلەرنىڭ ۋەكىلى رەھىم جاۋاتبەيلى قاتارلىق كىشىلەر دوكلات بېرىپ، مەسىلىلىرىنى ئوتتۇرىغا قويدى. ئۇلار ئۇيغۇر مەسىلىسىنىمۇ تىلغا ئالدى. يىغىنغا ئالاھىدە تەكلىپ بويىچە شائىرە نۇرەلا گۆكتۈرك خانىم شەرقىي تۈركىستان تېمىسىدا يازغان شېئىرلىرىنى دېكلاماتسىيە قىلىپ بەردى. يىغىن ئاخىرىدا يېڭى نەشر قىلىنغان بىر مىڭ توققۇز يۈز ئاتمىش تۆتىنچى يىلى تۈركىيەنىڭ قەيسىرى شەھىرىگە كېلىپ ئولتۇراقلاشقان ئۇيغۇرلارنىڭ كۆچۈش سەرگۈزەشتلىرى بايان قىلىنغان ئەسلىمە كىتابىغا قول قويۇپ تارقىتىپ بەردى. ئىككى كۈن داۋاملاشقان تۈرك دۇنياسى ئىلمىي مۇھاكىمە يىغىنىدا تونۇلغان پروفېسسورلاردىن ئىسكەندەر ئۆكسۈز، قونۇرالپ ئەرجىلاسۇن ۋە ئەخمەت تاشاغىل ئەپەندىلەر باشقا تۈركىي مىللەتلەر توغرىسىدا دوكلات بەرگەن بولسىمۇ، ئۇيغۇرلارنىڭ ھازىرقى ئېغىر ۋەزىيىتى توغرىسىدىمۇ توختالدى. بۇ پروگراممىنى تۈركىيەنىڭ پايتەختى ئەنقەرەدىن ئەركىن تارىم تەييارلىدى.